ທ່ານ ປານປຣີ ມະຫິດທານຸກອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃນຊ່ ວງວັນທີ 28 ຫາ 29 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າ ດ້ວຍການສືບຕໍ່ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຫ້າຂໍ້ ທີ່ໄດ້ກ ຳນົດໃນກອງປະຊຸມວາລະພິເສດຂອງຜູ້ນຳອາຊຽນ ທີ່ກຸງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອເດືອນເມສາ 2021 ນັ້ນ ທັງນີ້ໂດຍຄວາມຄືບໜ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍຄື ການຕົກລົງໃຫ້ຕັ້ງສູນປະສານ ງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ຊາວພະມ້າ ທີ່ໜີໄພສົງຄາມຈາກພະມ້າ ໄປຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດໄທ ຊຶ່ງທາງການໄທຈະຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ປານປ ຣີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການກຳນົດພື້ນທີ່ເນີຍ ເຣົາຈະເຣີ່ມຈາກພື້ນທີ່ໃນຈັງຫວັດ ການກຳນົດພື້ນທີ່ນັ້ນ ເຮົາຈະເລີ່ມຈາກພື້ນທີ່ໃນຈັງຫວັດຕາກກ່ອນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະລົງໄປເບິ່ງພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກໍໄ ດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທຸກຝ່າຍໃນມຽນມາ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະລັດຖະບານຢ່າງດຽວ ເຮົາກໍຈະດຳເນີນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈຸດນັ້ນກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍປານໃດ ແລ້ວກໍຖ້າໃນສ່ວນນີ້ນັ້ນປະສົບຜົນສຳ ເລັດດີ ເຮົາກໍຈະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ໄປອີກ ໃນການປະຊຸມອາຊຽນ ທຸກປະເທດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແນວທາງລິເລີ່ມຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນທາມະຕິ 5 ຂໍ້ ທັງນີ້ສັນທາມະຕິ 5 ຂໍ້ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງໃນພະມ້າດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການຢຸດຢັ້ງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ ການຈັດໃຫ້ທຸກໆຝ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຈລະຈາກັນຢ່າງສັນຕິ ການໃຫ້ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອາຊຽນ ເປັນຜູ້ປ ະສານງານການເຈລະຈາ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານມະນຸດສະທຳໃນພະມ້າ ຜ່ານສູນປະສານງານກ່ຽວກັບການຈັດການໄພພິບັດຂອງອາຊຽນ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອາຊຽນ ພົບປະກັບທຸ ກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພະມ້າໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານລາວໃນຖານະປະທານຂອງອາຊຽນ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ອະລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ໃຫ້ເປັນທູດພິເສດຂອງປະທານອາຊຽນ ແລະ ໄດ້ເດີ ນທາງໄປພົບກັບທ່ານພົນເອກອາວຸໂສ ມິນ ອອງ ລາຍ ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານພະມ້າ ຢູ່ທີ່ກຸງເນປີດໍ ເມື່ອວັນທີ 10 ຫາ 12 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຖືເປັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂປັນຫາຂັດແຍ້ງໃນພະມ້ າ ທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເກີດຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານທະຫານພະມ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານນາງ ມາລາ ຕານ ໄທ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງພະມ້າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປ ະເທດຂອງອາຊຽນໃນຄັ້ງນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍຍັງໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນເພື່ອກຳນົດທ່າທີຂອງອາຊຽນທີ່ມີຕໍ່ສະພາບການຕ່າງໆ ທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສ າກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັນຫາໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ສົງຄາມຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ ແລະ ປັນຫາໃນເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ດັ່ງທີ່ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ບັນຫາມຽນມາ ເຮັດແນວໃດ ອາຊຽນຈະພ້ອມກັນຊ່ວຍມຽນມາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການເມືອງພາຍໃນຂອງມຽນມາຫັ້ນ ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້ ບັນຫາແຫຼ ມເກົາຫຼີ ບັນຫາອູແກຣນ ບັນຫາຕາເວັນອອກກາງ ມາດຕະການ ຫຼືວ່າຮູບແບບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊຽນກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາຕ່າງໆຫັ້ນ ໂດຍການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນປະທາ ນອາຊຽນໃນປີ 2024 ຍ່ອມຖືເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ສະແດງບົດບາດນຳໃນການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນ ຮ່ວມມືທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອ ງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນເຖິງສອງຄັ້ງໃນລາວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວຈະຖືກຈັບຕາ ແລະ ຖືກກົດດັນຈາກນານາຊາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ປັນຫາຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງໃນພະມ້ານັ້ນ ຈະມີແນວທາງໃດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີໝາກຜົນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ລາຍງານຈາກບາງ ກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA